ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ໃນລາຍການຊີວິດຊາວລາວຂອງ VOA ປະຈຳແລງວັນພະຫັດມື້ນີ້ ເຮົາຈະນຳອອກການໂອ້ລົມກັບທ່ານ ແມັດ ບຸນປະເສີດ ເຈົ້າໜ້າທີ່ສັງຄົມສົງເຄາະຢູ່ປະເທດອອສເຕຣເລຍ ທີ່ໄດ້ຮັບໃຊ້ປະ ຊາຄົມລາວ ແລະປະຊາຄົມຄົນເຊື້ອຊາດອື່ນໆ ທີ່ໄດ້ເຂົ້າມາຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ໃນອອສເຕຣເລຍ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊາວລາວໃນອອສເຕຣເລຍ ແລະການບໍລິການດ້ານສັງຄົມສົງເຄາະເປັນຢ່າງໃດນັ້ນ ກິ່ງ ສະຫວັນ ຈະນຳມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ ການຕັ້ງຖິ່ນຖານອົບພະຍົບລາວຢູ່ໃນບັນດາປະເທດຕ່າງໆ ໄດ້ຜ່ານພົ້ນໄປເປັນເວລາກວ່າ 4 ທົດສະວັດແລ້ວ ບັນດາຊາວອົບພະຍົບລາວເຫຼົ່ານີ້ ໄດ້ກາຍມາເປັ ນປະຊາກອນຂອງຫຼາຍໆປະເທດທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ ເຂົາເຈົ້າມີວຽກເຮັດງານທຳ ມີໜ້າທີ່ການ ມີການປະກອບທຸລະກິດການຄ້າ ແລະອາຊີບຕ່າງໆ ສຸດແລ້ວແຕ່ໂອກາດ ແລະຄວາມສາມາດຂອງໃ ຜລາວ ສ່ວນບັນດາຜູ້ທີ່ບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກ ເຊັ່ນວ່າ ຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່ ຄົນພິການ ຜູ້ຕົກວຽກຕົກງານ ຕ່າງກໍໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອໄປຕາມຂັ້ນຕອນຊັບພະຍາກອນທີ່ທາງລັດຖະບານມີໄວ້ ຢູ່ໃນລະບົບສັງຄົມສົງເຄາ ະ ແຕ່ວ່າການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານສັງຄົມສົງເຄາະຢູ່ແຕ່ລະປະເທດນັ້ນ ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ເຊິ່ງເຮົາຈະນຳເອົາຕົວຢ່າງການຊ່ວຍເຫຼືອບາງພາກສ່ວນຢູ່ໃນປະເທດອອສເຕຣເລຍມາເລົ່າສູ່ທ່ານຟັງ ເຊິ່ງທ່ ານ ແມັດ ບຸນປະເສີດ ສະມາຊິກສັງຄົມລາວ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ສັງຄົມສົງເຄາະຄົນໜຶ່ງ ທີ່ຮູ້ກ່ຽວກັບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຄົມລາວ ແລະລະບົບການຊ່ວຍເຫຼືອ ດັ່ງທ່ານ ແມັດ ໄດ້ກ່າວສູ່ VOA ຟັງວ່າ

JP Justice of the Peace Justice of the Peace ໝາຍຄວາມວ່າແກ້ໄດ້ເໝີດບັນຫາ ຄົນເຂົ້າຄົນອອກ ຄົນໄປຄົນມາ ຄົນຊິເອົາເງິນເອົາຫຍັງອອກໃຫ້ໝົດ ໄດ້ເໝີດ ບອກວ່າລັດຖະບານ ບອກລັດຖະບານເອົາມາແລ້ວ ຂະເຈົ້າເອົາມາແລ້ວ ກໍໝາ ຍຄວາມວ່າຊອກທີ່ຢູ່ໃຫ້ຂະເຈົ້າ ກໍຊອກການຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ຂະເຈົ້າ ເພາະວ່າມັນມີອົງການນັ້ນອົງການ ເຮົາຮູ້ເດ້ວ່າອົງການ ອົງການນັ້ນຊິມີຄົນຊ່ວຍເຫຼືອ ເຮົາກໍບອກຂະເຈົ້າໄປຮັບເອົາເຄື່ອງເອົາຂອງ ເ ອົາເງິນເອົາຄຳ ລະກະ ອ່າ ບາງ ບາງ ບາງຄອບຄົວນັ້ນ ລຸງກໍໄດ້ ໄດ້ເຊັນຮັບຮອງໃຫ້ ກ່ຽວກັບເລື່ອງວ່າຊິໄປເຂົ້າຢູ່ເຮືອນໃດ ກະຢາຕ້ອງ ຕ້ອງມີ ຕ້ອງມີຜູ້ຮັບປະກັນ ຫຼືວ່າສະມາຄົມຮັບປະກັນໃຫ້ ຕັ້ງຖິ່ນຖານ ຫຼື ວ່າວຽກທີ່ວ່າລັດຖະບານເຮັດບໍ່ໄດ້ ລະແມ່ນເຮົາເຮັດ ແຕ່ວ່າໃຫ້ເຮົາເບິ່ງແຍງກັນເອງເນາະ ວ່າຊັ້ນຊະ ເບິ່ງແຍງກັນເອງ ໃຫ້ເບິ່ງແຍງກັນເອງ ຂະເຈົ້າໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແບບໃດ ເອົາ ຂະເຈົ້າກໍໃຫ້ກາ ນຊ່ວຍເຫຼືອ ຍົກຕົວຢ່າງເຂົ້າມານີ້ ຂະເຈົ້າກໍຕ້ອງ ທັງພວກສະຫວັດດີການ ທຸກຢ່າງໃຫ້ໝົດເດ້ ສະຫວັດດີການເອີ້ນ Welfare Welfare ນີ້ຫຼາຍປານໃດ Welfare ນີ້ມັນກະຍົກຕົວຢ່າງ ຂຶ້ນນຳຈຳນວນຄອບຄົວແມ່ນບໍ່ ຈຳນວນຄົນແມ່ນບໍ່ ຈ ຳນວນຄົນເດ້ ແຕ່ວ່າຜູ້ນ້ອຍນີ້ກະໄດ້ສ່ວນນ້ອຍ ແຕ່ຜູ້ໃຫຍ່ໄດ້ ໄດ້ຄືກັນໝົດ ພໍ່ກັບແມ່ຍົກຕົວຢ່າງ ອາທິດໜຶ່ງຢ່າງດີຫຼາຍມັນກໍຕ້ອງໄດ້ 350 ຍົກຕົວຢ່າງ 2 ອາທິດມັນກະໄດ້ 700 ລູກຫຼາຍທໍ່ໃດແຮງໄດ້ຫຼາຍ ລະການຊ່ວຍເ ຫຼືອນີ້ມັນດົນປານໃດ ເອົາຕະຫຼອດໄດ້ ຈົນກວ່າວ່າເຂົາເຈົ້າໄປຫາວຽກເຮັດງານທຳໄດ້ ໄດ້ ໂອ ບໍ່ມີການບັງຄັບວ່າເທົ່ານັ້ນເດືອນ ເທົ່ານີ້ປີ ບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ມີການບັງຄັບ ຖ້າວ່າມີການ disable ບໍ ຫຼືວ່າມີການ ອາ ແມ່ນແລະ disability ນີ້ ເ ຂົາເຈົ້າກະເຈົ້າກະ ຍົກຕົວຢ່າງ ນ້ອງຂອງລຸງນີ້ ຜູ້ໜຶ່ງກະກິນ disability ນີ້ ກິນຕະຫຼອດ ເຂົາກະໃຫ້ມາກິນຕະຫຼອດ ນຳບໍ່ພໍນີ້ ເຂົາຍັງເຮັດບັດໃຫ້ໄປເອົາອັນ ອາຫານຢູ່ ອັນ ສະມາຄົມໜຶ່ງ ສອງສະມາຄົມ ມາຈ່າຍເຂົ້າຈ່າຍ ນ້ຳໃຫ້ ລະມາຮອດເຮືອນ ບັດນີ້ລາວກໍດີຂຶ້ນມາ ເພາະວ່າລາວເປັນອັນ ລາວເປັນ stroke ເນາະ ລາວເປັນ stroke ແລ້ວເຂົາເຈົ້າກໍມາເບິ່ງມາແຍງໃຫ້ ຜູ້ທີ່ເມຍລາວຕາຍແລ້ວ ເຂົາເຈົ້າຈັດມ້ຽນໃຫ້ ແລ້ວກໍພາຍທ້າຍ ມີຄົ ນຜູ້ດຽວ ກໍມາເບິ່ງມາແຍງໃຫ້ ແລ້ວກໍເອົາອາຫານການກິນມາໃຫ້ ສາມມື້ ຜູ້ໜຶ່ງຝ່າຍໜຶ່ງກໍສອງມື້ ເປັນ 5 ມື້ ສອງມື້ນັ້ນໃຫ້ເຈົ້າຂອງເຮັດກິນເອງເດ ເຂົາເຈົ້າກໍຈ່າຍປານນັ້ນພຸ້ນເດ ເກັ່ງ ລະກະ ເຂົາເຈົ້າໃຫ້ເ ງິນ ລະກະການປິ່ນປົວອີກແມ່ນບໍ່ ໃຫ້ເງິນ ໃຫ້ການປິ່ນປົວອີກ ແຕ່ວ່າພວກ pension ຕ່າງຫາກ ພວກອັນນັ້ນ ພວກວ່າງງານຕ່າງຫາກ ແລ້ວກໍພວກລໍຖ້າສິເຂົ້າເຮັດງານຕ່າງຫາກເດ້ ມັນມີ ມັນມີສາມ ມັນມີສາມຈຸ ລະບົບ ອ າ ການຊ່ວຍເຫຼືອເລື່ອງປະຊາສົງເຄາະຢູ່ໃນອົດສະຕຣາລີນີ້ ມັນດີເດ້ເນາະ ຖ້າສິເວົ້າ ໂອ my god excellent top ເລີຍກະແລ້ວກັນ ຄົນ ຄົນລາວເຮົານີ້ຫຼາຍປານໃດ ຢູ່ໃນອົດສະຕຣາລີ ປະມານ ເອີ 4-5 ໝື່ນເດີ ຄັນບໍ່ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ ໄດ້ມາໃໝ່ແລະ ຢູ່ອອສເຕຣເລຍກໍບໍ່ແຕກຕ່າງໄປກັບຫຼາຍໆປະເທດທີ່ມີລະບົບຕາໜ່າງປ້ອງກັນ ຫຼື ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ມີລາຍໄດ້ຕ່ຳ ໃຫ້ໄດ້ມີບ່ອນຢູ່ອາໄສ ໂດຍສະເພາະບ່ອນພັກພາອາໄສຢູ່ໃນເຮືອນຫຼວງ ປຸກເປັນ ອາຄານ ເປັນຄຸ້ມ ແລະ ບາງບ່ອນກໍຢູ່ປະປົນກັບບ້ານເຮືອນຄົນທຳມະດາ ບັນດາຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບບຸລິມະສິດຢູ່ໃນບ້ານເຮືອນແບບນັ້ນ ຕ້ອງຜ່ານການກວດກາດ້ານການເງິນທີ່ວາງຈຳກັດຂອບເຂດ ແລະ ຈະຖືກພິຈາ ລະນາວ່າ ແຕ່ລະເດືອນຄົນຜູ້ຢູ່ຈະຕ້ອງເສຍຄ່າເຮືອນເທົ່າໃດ ຊຶ່ງທ່ານ ແມັດ ໄດ້ກ່າວກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ວ່າ ຫຼາຍເດ້ ຄົນລາວເຮົານີ້ ເຮືອນຫຼວງນີ້ມັນຈະຢາຍກັນຢູ່ບໍ ຫຼືວ່າມັນຢູ່ເປັນຈຸ້ມດຽວກັນ ມັນຢູ່ເປັນຈຸ້ມ ແ ຕ່ລະລັດນີ້ເຂົາເຈົ້າມີ ເຂົາເຈົ້າກໍປົນກັນຢູ່ເວີ້ຍ ລາງບ່ອນນະ ຄືຢ່າງລຸງ ລຸງຢູ່ນີ້ກໍແມ່ນເຮືອນຫຼວງ ຍົກຕົວຢ່າງ ແຕ່ວ່າມັນກໍປົນກັນໃນລະ 4-5 ຫຼັງບໍ ຫຼືວ່າ 10 ຫຼັງຄາເຮືອນແບບນີ້ ເວົ້າງ່າຍ ແຕ່ຕາມທຳມະດາມັນ ພວ ກຊຶ່ງເຂົາເຈົ້າມີຄວາມສາມາດ ເຂົາເຈົ້າເອົາໄປລາຍການກໍມີ ແຕ່ສ່ວນຫຼາຍແຮງແມ່ນພວກຊຶ່ງເຈັບເປັນບໍ ຫຼືວ່າພວກເປັນຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່ບໍ ເຂົາເຈົ້າໃຫ້ແບບນີ້ ແຕ່ພວກເຮັດ ອາ ມີກຳລັງວັງຊາເຫື່ອແຮງນີ້ແ ມ່ນ ເຂົາເຈົ້າບັງຄັບໃຫ້ເຮັດວຽກມື້ໃດ ໂອເຄ ເຮືອນຫຼວງນີ້ໝາຍຄວາມວ່າ ເຮົາ ເຂົາເຈົ້າ ເຮົາ ເຮົາຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍຕາມລາຍໄດ້ຂອງເຮົາແມ່ນບໍ່ ແມ່ນແຫຼະ 25% ແຕ່ວ່າຄົນລາວເຮົາມີຫຼາຍເນາະ ແຕ່ວ່າຄົນລາ ວເຮົາມີຫຼາຍຢູ່ ພໍສົມຄວນແຫຼະ ໂອເຄ ຄົນລາວມີຫຼາຍຢູ່ ລະກະໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງ ຢູ່ໃນສະມາຄົມລາວເຮົາກະມີການຈັດເຮືອນຫຼວງສະເພາະຄົນລາວສ່ວນໜຶ່ງ ເປັນມ່ອງໜຶ່ງ ຄືສິໃນລາວຈັກ ອາ ສິບຊາວ ຫຼັງຄາເຮືອນນີ້ແຫຼະ ເຂົາເຈົ້າຈັດໃຫ້ຜູ້ເຖົ້າ ຜູ້ເສຍອົງຄະ ຫຼື ຜູ້ ອາ ບໍ່ມີຄວາມສາມາດໃນການເຮັດວຽກ ເຂົາເຈົ້າຈັດໃຫ້ຢູ່ ມີ ແລ້ວເຮົາກໍບໍ່ມີບັນຫາຫຍັງກັນເບາະ ເດ ອາ ການຢູ່ໃນເຮືອນຫຼວງ ບໍ່ ບໍ່ມີບັນຫາອີຫ ຍັງເດ ຫຼັງຈາກໂຄງການອົບພະຍົບໄດ້ຜ່ານພົ້ນໄປ ບັດນີ້ມີການເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມຍາດຕິພີ່ນ້ອງຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຫຼື ບໍ່ດັ່ງນັ້ນກໍແມ່ນການແຕ່ງງານເພື່ອຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ຢ່າງຖາວອນ ທ່ານ ແມັດ ໄດ້ກ່າວເຖິງ ກໍລະນີ ແລະ ສະພາບການດັ່ງກ່າວນີ້ວ່າ
ອ່າ ມີຢູ່ບາງຄົນເພາະວ່າມາກັນໃນ ມີຄົນໄປແຕ່ງເອົາ ແຕ່ງເອົາຜູ້ນັ້ນຜູ້ນີ້ມາ ເອີ ມາແລ້ວ ເຂົາເຈົ້າກະເມືອບໍ່ໄດ້ ອ່າ ຫາເງິນ ຫຼື ຫຍັງກໍມີຢູ່ ທີ່ວ່າໄປຫາເຮັດວຽກຢູ່ຟາມມີຫຼາຍຢູ່ ແຕ່ວ່າເຮັດຫຍັງບໍ່ໄດ້ ເພາະວ່ າອັນນີ້ມັນເປັນສ່ວນຕົວເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ມີແຕ່ສະໜັບສະໜູນວ່າ ພະຍາຍາມ ພະຍາຍາມຮັກສາຕົວບໍ່ໃຫ້ໄປຜິດກົດໝາຍເທົ່ານັ້ນ ອໍ ແບບມີແຕ່ວ່າພວກທີ່ວ່າມາທ່ຽວລະບໍ່ຢາກເມືອ ລະໄປຊອກເຮັດວຽກ ເອີ ມາທ່ຽ ວ ມາທ່ຽວລະບໍ່ຢາກເມືອ ກິນ ເພິ່ນກໍໃຫ້ມັນ ບາດນີ້ຍາລຸງຊິພໍບອກໄດ້ບໍ່ວ່າ ສ່ວນຫຼາຍລະຄົນລາວເຮົານີ້ຢູ່ຫັ້ນເຮັດວຽກເຮັດການຫຍັງ ອ່າ ເຮັດວຽກຢູ່ໂຮງຈັກໂຮງງານກະມີ ລະກະເຮັດວຽກຢູ່ນຳໂຮງລາໂ ຮງການກະມີ ພວກໜຸ່ມນ້ອຍຂຶ້ນມານີ້ເຮັດວຽກຢູ່ໂຮງຈັກໂຮງງານ ຫຼືວ່າການບັນຊີ ຊິຍົກຕົວຢ່າງຄືຈັ່ງໜຸ່ມນ້ອຍລູກຂອງລຸງນີ້ກະ ເຂົາເຈົ້າພວກທີ່ກຳລັງຮຽນຈົບຢູ່ນີ້ກໍມີຫຼາຍຄົນເດ ໄດ້ຫຼາຍຄົນເດ 10 ກວ່າປີມາ ນີ້ ເຂົາເຈົ້າກະໄດ້ວຽກງານດີຫຼາຍໃດ໋ ດຽວນີ້ຄືລູກລຸງຜູ້ກົກນີ້ ໂອ້ຍ ລາວເຮັດຢູ່ Finance International ອັນ IT ນີ້ບໍ່ແມ່ນທຳມະດາໃດ໋ ອື ລາວກໍໄດ້ເງິນດີໃດ໋
ແປວ່າລຸ້ນໃໝ່ນີ້ກ້າວໜ້າກ່ອນລຸ້ນເກົ່າເນາະ ລຸ້ນໃໝ່ນີ້ກ້າວໜ້າໄດ້ໝົດສູ່ຄົນ ບໍ່ມີຜູ້ໃດ ມີແຕ່ວ່າຜູ້ ຜູ້ຂີ້ຄ້ານ ເວົ້າງ່າຍຊະ ແຕ່ວ່າລຸງພະຍາຍາມ
ຄົນລາວເຮົາ ຜູ້ຊາຍລາວ ຫຼືວ່າແມ່ຍິງລາວເຮົາ ທີ່ວ່າແຕ່ງງານກັບຄົນອົດສະຕຣາລີນີ້ ມີຫຼາຍບໍ່ ໂອ ກະວ່າຢາກຫຼາຍໃດ໋ ຫຼາຍຄົນມີ ມີຢູ່ ອັນຍົກຕົວຢ່າງມີຄອບຄົວໜຶ່ງເຊິ່ງລຸງໄດ້ປະກັນມາ ແຕ່ວ່າສຸດທ້າຍມາລາ ວມີບັນຫາກັບຜົວລາວ ລາວເຮັດວຽກຢູ່ໂຮງຈັກໂຮງງານ ມັນວ່າຖືກອັກຊີເດັນ ກະພາຍທ້າຍໄດ້ເງິນແສນເກົ້າກະເສຍຫາຍໝົດ ລະເຈົ້າຂອງກໍໄປຖືກເຂົ້າຄຸກ ຜູ້ດີກະປະເມຍ ເມຍກະໄປເອົາຜົວໃໝ່ ກະເອົ າຝຣັ່ງເລີຍ

ແທ້ໆໃດ໋ ແນ ໂຈ ອອສເຕຣລຽນແທ້ໆ ໝາຍຄວາມວ່າ ເຂົາຕ້ອນຮັບຄົນລາວ ຄົນເອເຊຍດີທີ່ສຸດ ເອີ ເຂົາເບິ່ງຢ່າງດີທີ່ສຸດ ພາຍໃຕ້ບັນຍາກາດການແຜ່ລະບາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ທົ່ວໂລກ ອອສເຕຣເລຍກໍເປັນປະເທດ ໜຶ່ງທີ່ຢູ່ໃນອັນດັບທີ່ມີການຕິດແປດໂຄວິດ-19 ຢ່າງຮ້າຍແຮງ ຈົນໄດ້ປະກາດປິດເມືອງ ທ່ານ ແມັດ ໄດ້ກ່າວມ້ວນທ້າຍເຖິງສະພາບການໂຄວິດ-19 ດັ່ງນີ້ ສະເພາະ ສະເພາະຄົນລາວຫັ້ນບໍ່ໄດ້ຍິນຫຍັງ ກະມີແຕ່ວ່າຜູ້ ໜຶ່ງສອງຄົນບໍ ທີ່ເຂົ້າໂຮງໝໍ ແຕ່ວ່າເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ ບໍ່ຢາກບອກໃຫ້ວ່າເຂົາເຈົ້າຕິດໂຄວິດເດ້ ແຕ່ວ່າທາງໃນມາເຂົາເຈົ້າວ່າເຂົາເຈົ້າຕິດ ທາງແພດໝໍທີ່ວ່າເຂົາເຈົ້າ ເຂົາເຈົ້າເປັນຕິດໂຄວິດແຕ່ຄົນຜູ້ເຖົ້າ ດອກ ຄົນທຳມະດາເຮົາບໍ່ມີຫຼາຍ ບໍ່ມີເດ້ ບໍ່ມີເດ້ຄົນລາວເຮົາວ່າຕິດໂຄວິດ ແລ້ວວ່າຕາຍຍ້ອນໂຄວິດບໍ່ມີລະ ມີແຕ່ຜູ້ໜຶ່ງສອງຄົນບໍ ເຊິ່ງເຂົາເຈົ້າ ບໍ່ໃຫ້ບອກຂ່າວ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ໃຫ້ບອກຂ່າວ ໝາຍຄວາມວ່າຄົນລາ ວບໍ່ຢາກໃຫ້ບອກແມ່ນບໍ່ ແມ່ນແລະ ວ່າຟັງຂ່າວຫັ້ນຄືວ່າປະເທດອອສເຕຣເລຍນີ້ໜັກ ປິດເມືອງປິດເມືອງ ຄືວ່າ ໂອ ມັນຄືຮ້າຍແຮງ ແຕ່ຄົນລາວເຮົາຊິເປັນຈັ່ງໃດ ຄິດໃນໃຈ ແຢ້ ເຂົາເຈົ້າປິດ ເພາະວ່າ ອັນນີ້ ເຂົ າເຈົ້າ ເວົ້າງ່າຍໆຊະເນາະ ເຂົາເຈົ້າກໍ ເລື່ອງກົດໝາຍ ເຂົາເຈົ້າເອົາຈິງເອົາຈັງເດ້ ເພາະວ່າເຂົາເຈົ້າປິດ ແຕ່ວ່າກໍປິດເພື່ອປ້ອງກັນ ປະຊາຄົມລາວຢູ່ໃນປະເທດອອສເຕຣເລຍ ບໍ່ແຕກຕ່າງໄປກັບບັນດ າປະເທດອື່ນໆ ໂດຍສະເພາະບ່ອນໃດທີ່ມີສັງຄົມລາວ ບ່ອນນັ້ນກໍມັກຈະມີວັດວາອາຮາມ ມີການຈັດຕັ້ງເບິ່ງແຍງເຊິ່ງກັນແລະກັນ ປະຈຳຂົງເຂດຂອງໃຜລາວ ພາຍໃຕ້ລະບຽບຂອງລັດຖະບານທ້ອງຖິ່ນນັ້ນ ແລະ ທ່ານ ແມັດ ບຸນປະເສີດ ກໍເປັນເຈົ້າໜ້າທີ່ສັງຄົມສົງເຄາະຄົນໜຶ່ງ ທີ່ຊ່ວຍເຫຼືອຄົນເຊື້ອສາຍລາວ ແລະ ເຊື້ອສາຍອື່ນໆ ທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການການຊ່ວຍເຫຼືອໃນເຂດທີ່ທ່ານອາໄສຢູ່ໃນອອສເຕຣເລຍ ກິ່ງສະ ຫວັນ ປະຖຳມະວົງ VOA ທີ່ທ່ານໄດ້ຟັງຜ່ານໄປນັ້ນ ແມ່ນການສຳພາດທ່ານ ແມັດ ບຸນປະເສີດ ເຈົ້າໜ້າທີ່ສັງຄົມສົງເຄາະຢູ່ນະຄອນຫຼວງຊິດນີ ປະເທດອອສເຕຣເລຍ ກະລຸນາຕິດຕາມຟັງລາຍການຊີວິດຊາວລາວ ເລື່ອງໃໝ່ ໃນແລງວັນພະຫັດໜ້າ ເວລາດຽວກັນນີ້